ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS ລາວ ທີ່ Facebook ປະເທດອົດສະຕຣາລີບໍ່ແມ່ນຖິ່ນຖານເດີມໆຂອງຄົນລາວເຮົາສ່ວນໃຫຍ່ໃນດອນໃຫຍ່ຈິງໂຈ້ນີ້ ເພາະພາກັນແຕກຈາກຄ້ອນກັບກ່ຽວລົ້ນທັບຫົວ ມາຢູ່ໃນແຫ່ງນີ້ໃນວັນທີ 19 ເດື ອນມີນາ ປີ 1976 ເປັນຕົ້ນມາ ຄົນລາວໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີກະຈັດກະຈາຍກັນໄປຢູ່ທຸກມຸມແດນ ໃນນະຄອນແມລເບີນ ລັດວິກຕໍເຣຍ ປະເທດອົດສະຕຣາລີ ກໍມີຄົນລາວທີ່ທຳມາຫາກິນຢູ່ໃນຄຸ້ມຕ່າງໆ ແລະໃນຄຸ້ ມພາກເໜືອຂອງນະຄອນແມລເບີນກໍມີຄົນລາວຫຼາຍພໍສົມຄວນຢູ່ ນີ້ແມ່ນ Western Melbourne ຄືພາກຕາເວັນຕົກຂອງນະຄອນແມລເບີນ ພວກທີ່ຢູ່ກິນຢູ່ໃນ Western Melbourne ນີ້ ໃນເວລານີ້ທີ່ມີໂຄວິດອາລະວາດ ຮອບດ້ານຢູ່ ແມ່ນວ່າພວກເຂົາ ເຈົ້າຢູ່ກິນກັນແບບໃດແທ້ ເພື່ອມອງເບິ່ງເລື່ອງນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສຳພາດທ່ານມີໄຊ ຈິດຕະພົງ ດັ່ງນີ້ ທ່ານມີໄຊ ຈິດຕະພົງ ເນື່ອງຈາກວ່າທ່ານເປັນປະທານສະມາຄົມມານີ້ກໍຫຼາຍສະໄໝ ແລ້ວກະມີການພົວພັນ ກັບຊຸມຊົນຊາວລາວເຮົາໃນລັດວິກຕໍເຣຍບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍນີ້ ແລ້ວກະຢູ່ໃນພາກຕາເວັນຕົກຂອງນະຄອນແມລເບີນ ກະຖືວ່າມີຄົນລາວທຳມາຫາກິນຫຼາຍເຕີບນີ້ນະ ດຽວນີ້ໃນສະພາບການຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າພາຍໃຕ້ໂຄວິດ-19 ນີ້ມັນເປັນແນວໃດເນາະ ອ່າ ຢູ່ສະເພາະຢູ່ໃນເຂດ western area ຫັ້ນກໍ ກໍຖື ຖືວ່າບໍ່ມີຫຍັງປ່ຽນແປງ ກໍຖືວ່າທຸກຄົນຫັ້ນຍັງໂອເຄຢູ່ ອ່າ ກໍຈະມີສຸຂະພາບເຂັ້ມແຂງທຸກ ໝົດທຸກຄົນຢູ່ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເປັນຈັ່ງຊັ້ນກໍຕາມ ແຕ່ວ່າເຂົາເຈົ້າມັນກໍຕ້ອງມີຄວາມລັງເລໃຈ ຫຼືວ່າຢ້ານກົວ ຫຼືວ່າມີແນວຂັດຂ້ອງຢູ່ຕິ ເພາະວ່າໂຄວິດ-19 ນີ້ມັນບໍ່ແມ່ນທຳມະດາເດ້ ເອີ ມັນກໍມີ ມັນກໍມີໜ້ອຍໜຶ່ງ ບາ ງຄົນເຂົາກໍສ່ວນຫຼາຍ ສ່ວນຫຼາຍຜູ້ທີ່ສູງອາຍຸແລ້ວ ກໍເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຫັ້ນມີຄວາມລຳບາກໃຈໜ້ອຍໜຶ່ງ ເພາະວ່າຊິໄປໃສມາໃສມັນກະບໍ່ໄດ້ຫັ້ນນະ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຫັ້ນເໝືອນໆກັບວ່າກັກຂັງເຂົາຢູ່ໃນບ້າ ນຜູ້ດຽວຫັ້ນນະ ແປວ່າຢ້ານຢູ່ເນາະ ບໍ່ກ້າອອກເຮືອນວ່າຊັ້ນຕົວເນາະ ເອີ ບໍ່ກ້າອອກເຮືອນ ເຂົາລໍຟັງ ລໍຟັງແຕ່ລູກເຕົ້າເຂົາເຈົ້າ ລູກເຕົ້າເຂົາເຈົ້າບໍ່ໃຫ້ອອກໄປໃສ ເຂົາກໍເລີຍໄດ້ຢູ່ແຕ່ບ້ານ ບາງເທື່ອກໍທຳ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງຫງອຍເຫງົາ ຊ້ຳກະບໍ່ມີຊີວິດຊີວາ ແລະບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບຢູ່ກັບຂັງຊິໄປຫັ້ນນະ ແຕ່ວ່າຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຊາບນີ້ ມີຄອບຄົວໜຶ່ງຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງແມລເບີນນີ້ ແມ່ນວ່າລູກເຕົ້າຊິໄປຫ ານີ້ ສອງຜົວເມຍຫັ້ນບໍ່ໃຫ້ໄປຫາໄດ້ ໃຫ້ໂທລະສັບເອົາໄດ້ ຄັນມາເຄາະປະຕູ ເຂົາເຈົ້າກໍບໍ່ເປີດປະຕູຮັບນະ ອັນຢູ່ພາກຕາເວັນຕົກນີ້ ຄົນລາວເຮົາທີ່ວ່າອາຍຸແກ່ນີ້ ບໍ່ຢ້ານລູກຢ້ານຫຼານເອົາໂຄວິດ-19 ມາຕ້ອນໄ ດ້ບໍ່ ກໍສ່ວນຫຼາຍຫັ້ນກໍມີແຕ່ລູກຫຼານເຂົາເຈົ້າ ກໍມີແຕ່ເຂົາໂທມາຫາ ສ່ວນຫຼາຍໂທມາຫາພໍ່ແມ່ເຂົາ ແລ້ວກໍເອົາຂອງມາໄວ້ໃຫ້ໜ້າບ້ານ ແລ້ວກະກັບເມືອຫັ້ນນະ ໂອ້ ກໍແປວ່າເປັນຄ້າຍກັບວ່າບໍ່ຢາກພົບ ແປວ່າຕິ ດຕໍ່ກັນທາງໂທລະສັບເອົາເນາະ ແມ່ນແຫຼະ ຕິດຕໍ່ທາງໂທລະສັບ ທາງ ທາງອັນ Facebook ເອົາຫັ້ນນະ ແລ້ວບັດນີ້ນີ້ ຄົນລາວເຮົານີ້ກໍຄັນຊິເວົ້າແລ້ວ ມັນກະບໍ່ແມ່ນວ່າທຸກໆຄົນຊຳນິຊຳນານໃນດ້ານຄອມພິວເຕີ ຫຼືວ່າມືຖື mobile phone ນີ້ ກະແມ່ນວ່າມັນຕ້ອງມີບັນຫາແນວໃດແນວໜຶ່ງ ຍົກຕົວຢ່າງໄປຫາແພດຫາໝໍຈັ່ງຊີ້ໄດ້ ມັນ ເຂົາເຈົ້າມີບັນຫາບໍ່ ເອີ ໂຕນີ້ມັນກະມີບັນຫາ ມັນ ມັນບັນຫາຢູ່ ເພາະວ່າຫັ້ນ ເຂົາໄປ ເຂົາພໍ ເຂົາບໍ່ສາມາດທີ່ວ່າຊິໄ ປ ໄປຫັ້ນນະ ມີແຕ່ວ່າເຂົາໂທໄປໃຫ້ລູກເຂົາ ກໍຖ້າເຂົາຈະໄປຊື້ຢູກຊື້ຢາຫັ້ນ ມີແຕ່ວ່າລູກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄປຊື້ມາໃຫ້ຫັ້ນ ຫັ້ນນະ ຍົກຕົວຢ່າງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໂທລະສັບໄປນັດພົບກັບທ່ານໝໍ ເປັນນັ້ນເປັນນີ້ນີ້ ກະແມ່ ນວ່າອອກລົດບໍ່ໄດ້ ໄປຮອດຄລີນິກ ຫຼືວ່າບ່ອນ ແພດໝໍ ແປວ່າອອກລົດບໍ່ໄດ້ ນັ່ງຖ້າຢູ່ໃນລົດຫັ້ນ ໂທໄປຫາ receptionist ເຂົາວ່າມາແລະເດີ້ ແລະວິນາທີສຸດທ້າຍ ທ່ານໝໍໂທມາແລະກະຈັ່ງແລ່ນເຂົ້າໄປຫາທ່ານໝໍໂດຍກົງໂລ ດ ມັນກະມີຄວາມລຳບາກຢູ່ແບບນີ້ນີ້ ແຕ່ວ່າຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ເຮົານະ ມັນກະພາສາກະບໍ່ເກັ່ງ ແລະກະຄວາມຊຳນິຊຳນານໃນດ້ານເທັກໂນໂລຈີຕ່າງໆ ກະຍັງຂາດເຂີນຢູ່ ເຂົາເຈົ້າມີບັນຫາຫຼືບໍ່ເນາະ ໂຕນີ້ເຂົາກໍ ມີ ມີ ມີບັນຫາຢູ່ ໂຕນີ້ນະ ເພາະວ່າບາງຄົນກໍຈະໄປຫາ doctor ຫາ clinic ເອີ ບາງເທື່ອຜົວບໍ່ສະບາຍ ຕ້ອງ ເອີ ເມຍບໍ່ສະບາຍ ຜົວຕ້ອງໄປນຳເນາະ ຄັນຜົວໄປນຳແລ້ວກໍຜົວເຂົ້າໄປບໍ່ໄດ້ ບາງເທື່ອເຂົາເວົ້າພາສາບໍ່ໄດ້ນ ະ ອື ແລະກໍຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ອິນເຕີ ນາຍພາສາເອົາຫັ້ນນະ ເວລາໂຕ doctor ເຂົາເຈົ້າຖາມ ນາຍພາສາ ໂຕນີ້ກໍເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢູ່ ນາຍພາສາກໍບໍ່ແມ່ນຫຍຸ້ງຍາກປະໂທ້ບໍ ຊິ ຊິໂທໄດ້ ເວົ້າກັນຜ່ານນັ້ນຜ່ານນີ້ ຍາ ກເຕີບບໍ ໂຕນີ້ກໍຍັງບໍ່ຮູ້ກັບເຈົ້າ ເພາະວ່າໄປຮອດໂຮງ ໄປຮອດ clinic ແລ້ວ clinic ເຂົາຕິດຕໍ່ເອງ ໂຕນັ້ນນະ ເຂົາຕິດຕໍ່ອອນ ອາ interpreter online ເອົາ ໂອ້ ແປວ່າເຂົາເຈົ້າຈັດການເອງວ່າຊັ້ນຕົວະເນາະ ເຂົາຈັດການເອງ ໂຕນັ້ນນ ະ ແລ້ວເລື່ອງໄປຊື້ຢູ່ຊື້ກິນເດ ອອກບ້ານອອກທີ່ ສົມມຸດວ່າໄປ ໄປຊິນີ້ແລ້ວກໍບໍ່ມີຄວາມຊຳນິຊຳນານໃນດ້ານຄອມພິວເຕີ ເຮັດ ເອີ ທະນາຄານທາງອິນເຕີເນັດໄດ້ ກໍຕ້ອງໄປຫາທະນາຄານໂດຍກົງ ຊິໄດ້ ມີບັນຫ າບໍ ຄົນຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ຄົນລາວເຮົາສ່ວນໃຫຍ່ວ່າຊັ້ນເທາະ ໂຕນີ້ບໍ່ວ່າ ບໍ່ວ່າແຕ່ຜູ້ເຖົ້າ ບໍ່ວ່າແຕ່ຜູ້ເຖົ້າແລະ ຄົນຂະໜາດກາງນີ້ກໍຍັງມີບັນຫາຢູ່ ສ່ວນຫຼາຍດຽວນີ້ມັນຊື້ເຄື່ອງ ມັນຕ້ອງຊື້ເຄື່ອງ online ໝົດວ່າຊັ້ນໄປຫັ້ນນະ ຕ້ອງ order online ຫັ້ນນະ ນະ ບາງຄົນເຂົາກໍບໍ່ຊຳນານໃນການໃຊ້ໂທລະສັບຊື້ online ເພື່ອທີ່ວ່າເຂົາເຈົ້າສັ່ງ ສັ່ງເຄື່ອງສັ່ງຂອງຫັ້ນນະ ມັນກໍເຮັດໃຫ້ມີບັນຫາກັບເຂົາເຈົ້າຢູ່ໂຕນີ້ ນີ້ນະ ບໍ່ ບໍ່ແມ່ນວ່າແຕ່ສັ່ງແລະ ມັນກໍເປັນພາ ສາອັງກິດອີກ ເຂົ້າໃຈຍາກ ແລະກໍເລື່ອງເງິນເລື່ອງຄຳກໍຍາກວ່າຊັ້ນຕົວະໄປ ແມ່ນແຫຼະ ເພາະວ່າການສັ່ງ ສັ່ງ online ມັນຕ້ອງ ມັນຕ້ອງມີ credit card ທີ່ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍໂຕ credit card ບາງຄົນ ພວກຜູ້ເຖົ້າເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີ credit card ເນາະ ທີ່ວ່ າຈະຕ້ອງອັນ order order ເຄື່ອງຊີ້ນະ ນະ ແລ້ວຄົນ ແລ້ວວ່າຄົນສ່ວນຫຼາຍ ຄົນ ຄົນລາວສ່ວນຫຼາຍ ບໍ່ ເຂົາບໍ່ ບໍ່ເຄີຍມີ credit card ຫັ້ນນະ ເວລາ order ເຄື່ອງ online ນີ້ ແປວ່າເຂົາບໍ່ມີ credit card ເຂົາກໍຊື້ບໍ່ໄດ້ຫັ້ນນະ ອືມ ກໍແປວ່າຫັນໄປເພິ່ງລູກເພິ່ງຫຼ ານດັ່ງເດີມວ່າຊັ້ນຕົວະເນາະ ເອີ ຕ້ອງອາໄສ ຕ້ອງອາໄສແຕ່ລູກວ່າຊັ້ນໄປຫັ້ນນະ ບາງຄົນທີ່ລູກກໍຍັງນ້ອຍ ແລະຄົນນັ້ນເປັນຄົນຂະໜາດກາງວ່າຊັ້ນໄປ ທີ່ເກີດເຂົາບໍ່ ເຂົາກໍຍັງບໍ່ເກັ່ງກ່ຽວກັບເລື່ອງການອິນ ເຕີເນັດຫັ້ນນະ ເວລາ order ເຄື່ອງ online ເຂົາກໍຍັງມີບັນຫາຢູ່ທີ່ນີ້ນະ ເລື່ອງອື່ນເດ ຍົກຕົວຢ່າງວ່າວັດວາອາຮາມສາສະໜາຊີ້ນະ ມັນ ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມສະດວກສະບາຍບໍ ໂຕນີ້ ໂອ້ ຍາກຫຼາຍ ໂຕນີ້ນີ້ນະ ນະ ນະ ມັນເປັນ ແບບໃດເນາະ ມັນຍາກຫຼາຍ

ໃນເມື່ອທີ່ວ່າເປັນຈັ່ງຊີ້ນີ້ ເຂົາເຈົ້າກໍກິນທານບໍ່ໄດ້ຕົວະ ຫຼືວ່າຮັບຊອກຮັບສິນຫຍັງກໍບໍ່ໄດ້ຕົວະແມ່ນບໍ ພວກນີ້ມັນບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງໝົດແລະ ດຽວນີ້ບໍ່ມີ activity ຫຍັງໝົດກ່ຽວກັບອັນ ພະກໍມີແຕ່ວ່າຄົນເຂົາເຮັດຂອງກິນໄ ປໄວ້ໃຫ້ ໄປໄວ້ໃຫ້ໜ້າ ໜ້າວັດແລ້ວກໍແລ້ວໄປຫັ້ນນະ ນັ້ນກໍແມ່ນວ່າບໍ່ຕ້ອງກາຍ 5 ຫຼັກກິໂລແມັດອີກ ຄັນກາຍກະເປັນເລື່ອງເປັນລາວອີກ ແປວ່າຄູບາອຶດເຂົ້າຍ້ອນບໍ ກໍບໍ່ ບໍ່ເຖິງອຶດເຂົ້າ ຄູບາກໍຕ້ອງໄດ້ເຮັດ ໄດ້ຕົ້ ມ ເຮັດເອງ ເຮັດເອງນັ້ນແຫຼະ ເຮັດກິນເອງແຫຼະ ບາງອັນນີ້ນະ ກໍຕ້ອງໄດ້ຕົ້ມ ຕົ້ມໝີ່ກິນເອງແຫຼະ ຄັນວ່າ ຄັນຖ້າມື້ໃດບໍ່ມີຫັ້ນນະ ຄັນຕົ້ມໝີ່ກໍແປວ່າຕົ້ມໝີ່ລ້າໆ ບໍ່ໄດ້ໃສ່ຊີ້ນໃສ່ຫຍັງຕິ ກໍໃສ່ຫັ້ນແຫຼະ ກໍໃສ່ກໍມີ ແລ້ວແຕ່ ຂອງທີ່ເຂົາເຈົ້າມີຢູ່ໃນ ຢູ່ ຢູ່ໃນ stock ຢູ່ໃນວັດນັ້ນນະ ນະ ອືມ ກໍແປວ່າພໍ່ອອກແມ່ອອກກໍຊິກະຕຽມຊີ້ນແມ່ນຫຍັງໄວ້ໃຫ້ແມ່ນບໍ

ແລະ ເລື່ອງວຽກເຮັດງານທຳເດ້ ທີ່ວ່າໂຮງງານໂຮງຈັກມັນກໍປິດ ບໍ່ຊັ້ນກໍຕ້ອງເຮັດວຽກຢູ່ບ້ານຜ່ານທາງຄອມພິວເຕີບໍ ຫຼືວ່າເອົາເຄື່ອງເອົາຂອງມາເຮັດຢູ່ບ້ານຈັ່ງຊີ້ ຄົນລາວເຮົາມີບັນຫາບໍ່ໃນເລື່ອງນີ້ ພ ວກຄົນໜຸ່ມ ພວກຂະເຈົ້າຫັ້ນ ພວກຫັ້ນເຮັດວຽກ ອອນ ອັນ ເປັນ paperwork ເຂົາກໍເຮັດຢູ່ບ້ານ ໂຮງເຈົ້າໂຮງງານ ເຂົາກໍໄປໂຮງເຈົ້າໂຮງງານຢູ່ຫັ້ນນະ ໂອ ໄປໄດ້ຢູ່ ເອີ ເຂົາກໍໄປໄດ້ຢູ່ ມີແຕ່ວ່າເຂົາກໍໄປແຕ່ວຽກ ໄປ ໄປ ແຕ່ໄປ ໄປເຮັດວຽກແລ້ວກັບມາ ໄປເຮັດວຽກກໍກັບມາແລ້ວ ໄປໃສບໍ່ໄດ້ນະ ອືມ ເຫັນແຕ່ໂຮງງານກັບຫຼັງຄາບ້ານຕົວເອງ ໄປບ່ອນອື່ນກໍບໍ່ໄດ້ ສິຖືກໃໝແມ່ນບໍ່ ແມ່ນແຫຼະ ອອກຈາກແຕ່ເຮືອນແລ້ວໄປຮອດໂຮງ ງານໂລດນະ ນະ ທໍ່ນັ້ນນະ ອືມ ນອກຈາກວ່າພວກທີ່ເຮັດນຳເຈ້ນຳຊໍ ຫ້ອງການຕ່າງໆນີ້ ແປວ່າເອົາວຽກມາເຮັດຢູ່ບ້ານໄດ້ແມ່ນບໍ່ ຕົວນີ້ເຮັດ ເຮັດຢູ່ບ້ານ ຕົວນີ້ນະກໍເປັນ ເປັນ ເປັນ home ເປັນ home ເອີ ເປັນ ເປັນ ເປັນ homework ວ່າຊັ້ນໄປຫັ້ນນະ ອືມ ເຮັດວຽກຢູ່ບ້ານ ແລ້ວແຕ່ວ່ານອກຈາກອັນນີ້ເດ້ ມັນ ມັນ ມັນຕ້ອງມີບັນຫາອັນສຳຄັນແນວໃດແນວໜຶ່ງ ຍົກຕົວຢ່າງວ່າ ຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ເນາະ ໃນເມລເບີນເຮົາກໍມີຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນຕາຍຈັ່ງຊີ້ນະ ມັນ ມັນ ມັນມີບັນຫາບໍ່ໃນການປາປະນະກິດສົບຕ່າງໆ ເອີ ໂຕນີ້ກໍເຮັດໃຫ້ມີ ມີບັນຫາຢູ່ໜ້ອຍໜຶ່ງ ແຕ່ວ່າແຕ່ຊ່ວງນີ້ຄົນລາວເຮົາຫັ້ນມັນກໍບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ຄ່ອຍມີປານໃດ ມີແຕ່ ມີຊ່ວງ ຊ່ວງສອງ ສອງສາມເດືອນກ່ອນຫັ້ນມີຜູ້ໜຶ່ ງຫັ້ນ ແຕ່ວ່າມັນກໍເຮັດໃຫ້ຫຍຸ້ງຍາກໜ້ອຍໜຶ່ງ ເພາະວ່າຄົນເຂົາ ອ່າ ສິໄປອົບອຸ່ນຄອບຄົວຫັ້ນນະ ກະ ກະ ກະລຳບາກສົມ ພໍສົມຄວນ ວ່າຊັ້ນໄປ ຕອນນີ້ນີ້ນະ ອືມ ມັນ ມັນມີກຳນົດຈຳກັດ ແລ້ວກໍໄປບໍ່ໄດ້ ແລ້ວກໍໄປສົ່ງສ ະການກໍມີຈຳນວນຈຳກັດ ແລ້ວກໍໄປບໍ່ໄດ້ອີກ ກໍແປວ່າມັນມີບັນຫາແນ່ນອນ ແລ້ວບັດນີ້ນີ້ ນອກຈາກທີ່ວ່າມີຄົນຕາຍຍ້ອນແນວໃດແນວໜຶ່ງ ແລ້ວກໍມີບັນຫາໃນການປະນະກິດສົບ ຫຼືກິນທານ ໃຫ້ການອົບອຸ່ນຊຶ່ງກັນແ ລະກັນ ປະຊາສຳພັນກັນນີ້ນະ ແມ່ນວ່າມັນມີຜູ້ໃດຕາຍຍ້ອນໂຄວິດ-19 ຫຼືບໍ່ ຕາມທີ່ຜ່ານມານີ້ກໍບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ມີຄົນລາວທີ່ວ່າເສຍຊີວິດຍ້ອນໂຄວິດ-19 ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເຂົາເຈົ້າຕາຍຈາກໂລກພະຍາດຂອງຕົວເອງຫັ້ນແຫຼະ ສ່ວນຫຼາຍຜູ້ເຖົ້າ ແລ້ວກໍເສຍ ເສຍຊີວິດໂດຍ ໂດຍພະຍາດສ່ວນຕົວວ່າຊັ້ນໄປຫັ້ນນະ ເຄສໂຄວິດມັນກໍບໍ່ມີ ເພາະວ່າຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີນີ້ ຄົນລາວເຮົາ ຄັນສິເວົ້າແລ້ວ ມັນ ມັນ ມັນເປັນໂຄວິດ-19 ບໍ່ຫຼຸດ 10 ເ ລີຍເດ້ ຕາມ ຕາມທີ່ໄດ້ຍິນເຂົ້າຫູນີ້ກໍ ແລ້ວກະເອົາໄປເຄສໃນຄູບາ ກໍຄູບາເປັນ 2 ຄົນພຸ້ນເດ້ 2 ຕົນພຸ້ນເດ້ຫັ້ນນະ ບໍ່ ບໍ່ແມ່ນຂອງທຳມະດາ ແລ້ວກະຢູ່ຊິດນີກໍມີຕາຍ ຢູ່ເມລເບີນກໍມີຕາຍ ໂດຍສະເພາະຕາຍຢູ່ເມລ ເບີນໃນຫວ່າງຕົ້ນໆກະວ່າ ຊ່າກັນດອກ ຫຼືວ່າເວົ້າຫຼິ້ນເວົ້າຫົວ ຫຼືວ່າເວົ້າຫຼິ້ນແກມແທ້ບໍ ຕາຍຍ້ອນໂຄວິດ-19 ຊັບໆຊຶ່ມໆກັນຢູ່ ອັນນີ້ບໍ່ມີແມ່ນບໍ່ ກ່ຽວກັບທີ່ວ່າຕາຍຍ້ອນໂຄວິດ-19 ນີ້ ປາກົດວ່າບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ມີ ບໍ່ມີຕົວນີ້ຫັ້ນນະ

ທີ່ວ່າມັນໄປມີການເຈັບໄຂ້ແມ່ນຫຍັງນີ້ ແມ່ນວ່າຄົນລາວເຮົາທີ່ວ່າສົງໄສວ່າເປັນໂຄວິດ 19 ແລະ ຖືກກັກໂຕໄວ້ມີບໍ່ ໂຕນີ້ບໍ່ມີ ໂຕນີ້ບໍ່ມີ ໂຕນີ້ຫັ້ນນະ ຫັ້ນນະ ກໍບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ໄດ້ຍິນຂ່າວວ່າຊັ້ນເດ ບໍ່ໄດ້ ບໍ່ໄດ້ຍິນຂ່າວວ່າຄົນລ າວຖືກກັກໂຕທຳ ຢູ່ໃນທາງເຂດ ທາງເຂດ Western ນີ້ ບໍ່ ບໍ່ໄດ້ຍິນຂ່າວຫຍັງໝົດນີ້ ແຕ່ວ່າເຂດອື່ນເຮົາບໍ່ຮູ້ຈັກ ແລະ ກ່ຽວກັບເລື່ອງການໄປມາ ຍົກຕົວຢ່າງເນາະ ຄົນລາວມີບໍ່ທີ່ວ່າຈາກລັດ Victoria ເຮົາ ຫຼືວ່າໃນປະເທດ Australia ກໍດີ ຫຼືວ່າທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າມີຜູ້ໃດໄປຕ່າງປະເທດ ແລະ ໄປຄາຢູ່ພຸ້ນກັບບໍ່ໄດ້ມີບໍ່ ໂຕນີ້ບໍ່ມີ ບໍ່ມີ ເພາະຄົນ ເພາະວ່າຫຼັງຈາກ ຫຼັງຈາກການ ຫຼັງຈາກການມີໂຄວິດ 19 ຂຶ້ນມາແລະ ແປວ່າຄົນລາວບໍ່ໄດ້ ບໍ່ໄດ້ອອກໄປໃສວ່າຊັ້ນ ໄປຫັ້ນ ສ່ວນຫຼາຍບໍ່ ບໍ່ໄດ້ໄປຕ່າງປະເທດນີ້ນະ ແລະ ເລື່ອງຄວາມຮັ່ງມີຢູ່ດີກິນແຊບ ນອນຫຼັບຝັນຫວານນີ້ ມັນກໍຕ້ອງມີບັນຫາ ເພາະວ່າໂຄວິດ 19 ນີ້ ມັນສ້າງບັນຫາໃສ່ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຫັ້ນນະ ຄົນລາວເຮົາທີ່ວ່າກິນ ບຳນານ ຫຼືວ່າອາຍຸແກ່ ຫຼືວ່າໄດ້ກິນເບ້ຍລ້ຽງພິເສດ ຫຼືວ່າເບ້ຍລ້ຽງຈາກສະຫວັດດີການສັງຄົມນະ ເຂົາເຈົ້າມີບັນຫາໃດໆບໍ່ ກ່ຽວກັບເລື່ອງເງິນຄຳທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບ ເລື່ອງ ເລື່ອງສະຫວັດດີການນີ້ ກໍ ເຂົາເ ຈົ້າກໍບໍ່ຄ່ອຍມີບັນຫາ ໂຕນີ້ ເພາະວ່າ ອັນ ເຂົາໄດ້ເງິນໄດ້ເພີ່ມຕື່ມ ວ່າຊັ້ນໄປຫັ້ນນະ ໄດ້ອັດຕາເພີ່ມຕື່ມ ເລື່ອງການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງລັດຖະບານນະ ມັນມີບັນຫາແຕ່ສຳລັບທີ່ວ່າ ເຂົາເຈົ້າຊິໄປໃສມາໃສ ເຂົາເຈົ້ າໄປຊື້ເຄື່ອງຊື້ຂອງ ອອກໄປຊັອບປິ້ງ shopping ຊື້ນັ້ນຊື້ນີ້ ທີ່ເຂົາຕ້ອງການຫັ້ນນະ ແລະ ໂຕນີ້ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີບັນຫາ ເພາະວ່າອອກໄປໃສ ໄປໃສມາໃສ ເຂົາເຈົ້າ ມັນມີ ມັນມີຈຳກັດນະ ຕອນນີ້ນະ ມັນມີກໍລະນີທີ່ ຫຼືບໍ່ ທີ່ ວ່າພວກທີ່ວ່າໄດ້ກິນເງິນສະຫວັດດີການສັງຄົມຕ່າງໆນານານີ້ນະ ຍົກຕົວຢ່າງວ່າເງິນບໍ່ເຂົ້າ ເງິນບໍ່ມາ ຈັ່ງຊີ້ລະ ບໍ່ຊ່າງກວດ ຄັນກວດເຫັນກະບໍ່ຊ່າງເຮັດແນວໃດ ຊິໄປຫາ Centrelink ກໍບໍ່ໄດ້ນີ້ ມັນມີບໍ່ ໂຕນີ້ ສຳລັບຄົນລ າວເຮົາລະ ບໍ່ຄ່ອຍ ບໍ່ຄ່ອຍມີ ບໍ່ຄ່ອຍມີໂຕນີ້ນີ້ນະ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງສະດວກສະບາຍຢູ່ ເອີ ຍັງ ຍັງ ຍັງ ຍັງເຂົ້າປົກກະຕິ ສ່ວນຫຼາຍຄົນ ຄົນອັນ ຄົນເຖົ້າຄົນແກ່ ເຂົາເຈົ້າກໍບໍ່ມີບັນຫາດອກ ເລື່ອງໂຕນີ້ນີ້ນະ ຫັ້ນນະ ແປວ່າ ເງິນເຂົາເຂົ້າປົກກະຕິຢູ່ຫັ້ນນະ ຫັ້ນນະ ແລະ ເລື່ອງເດັກເລັກເດັກນ້ອຍ ສະມາຊິກຄອບຄົວນະ ເດັກນ້ອຍທີ່ວ່າຕ່ຳກວ່າ 12 13 ຫຼືວ່າຫຼຸດ 15 ປີນີ້ ແມ່ນວ່າມັນກຳລັງດື້ວ່າຊັ້ນເທາະ ຢາກໄປຫຼິ້ນໄປຫົວບ່ອນນັ້ນບ່ອນນີ້ ຄ ອບຄົວມີບັນຫາກັບພວກນີ້ຫຼືບໍ່ ຍ້ອນໂຄວິດ 19 ນີ້ ກໍໂຕນີ້ບໍ່ມີ ສ່ວນຫຼາຍຫັ້ນ ສ່ວນຫຼາຍຄົນລາວຫັ້ນ ພໍ່ແມ່ຫັ້ນ ຄັນມີບັນຫານີ້ ພໍ່ແມ່ເຂົາກໍໃຫ້ຢູ່ເຮືອນ ກໍ ເຂົາກະຢູ່ເຮືອນຕາມ ຕາມ ຕາມພໍ່ແມ່ເຂົາສັ່ງ ມັນກໍບໍ່ຄ່ອຍທີ່ວ່າຊິຕ້ ອງໄດ້ໂດດໄປບ່ອນອື່ນວ່າຊັ້ນໄປຫັ້ນນະ ໂຕນີ້ຫັ້ນນະ ກະສະແດງວ່າມີການປ່ອຍໃຫ້ເຂົາຫຼິ້ນເກມຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ໂຕນີ້ແມ່ນບໍ່ ອັນ ແມ່ນແຫຼະ ເຂົາຊິຕ້ອງ ເຂົາຊິຕ້ອງຫຼິ້ນເກມນີ້ແຫຼະ ຢູ່ໃນເຮືອນ ເຂົາຢູ່ໃນເຮືອ ນຫັ້ນແຫຼະ ນະ ແຕ່ວ່າ ແຕ່ວ່າຊິອອກໄປທາງນອກທາງນາຫັ້ນ ກະບໍ່ຊ່ວຍ ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ອອກໄປດອກ ພໍ່ແມ່ເຂົາກໍບໍ່ໃຫ້ອອກໄປ ເຂົາກໍບໍ່ໄປຫັ້ນນະ ຫັ້ນນະ ເອີ ແລະ ຄຳຖາມ ຄຳສຸດທ້າຍນີ້ ຂໍ ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານແດ່ວ່ າ ໃນນາມສ່ວນຕົວວ່າຊັ້ນເທາະ ວ່າທ່ານຄິດວ່າໂຄວິດ 19 ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີນີ້ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນຊິໝົດເມື່ອໃດເນາະ ເອີ ຕາມທີ່ຕິດຕາມເບິ່ງຂ່າວນີ້ ມັນກໍປົກກະຕິ ມັນກໍເດືອນ 10 ເດືອນ 11 ນີ້ ມັນຄົງ ມັນຊິ ມັນກໍ ມັ ນຄົງຊິໝົດໄປແລ້ວຫັ້ນນະ ນະ ອັນນີ້ໝາຍເຖິງວ່າພາຍໃນປີ 2020 ນີ້ ໝົດບໍ່ມີແລ້ວແມ່ນບໍ່ ແມ່ນແຫຼະ ຄິດວ່າ ຄິດວ່າ ສັນ ຄິດວ່າ 2020 ນີ້ກໍທ້າຍ ທ້າຍ ທ້າຍເດືອນ 11 12 ນີ້ກໍຄື ຄືສິບາງໆໄປແລ້ວ ໄປອີງຕາມສະຖິຕິທີ່ມັນລົງມາເລື້ອ ຍໆດີໆນີ້ນະ ອັນໝາຍເຖິງວ່າບາງໆນີ້ມີຫຼຸດລົງ ແຕ່ວ່າຍັງຈະມີຕໍ່ໄປຢູ່ຕົວ ແມ່ນບໍ່ ກໍຍັງ ຍັງບໍ່ແນ່ ຍັງບໍ່ແນ່ຕົວນີ້ ເພາະວ່າຕົວນີ້ມັນ ຕາມແນວຄິດສ່ວນຕົວແລ້ວ ເພາະວ່າໂຄວິດ-19 ນີ້ມັນ ມັນ ມັນ ມັນບໍ່ແມ່ນພະຍາດທຳ ທຳມະຊາດທຳມະດາເນາະ ນັ້ນນະ ມັນເປັນພະຍາດທີ່ມັນ ເກີດຈາກການວິທະຍາສາດ ເລື່ອງໃດໆ ບໍ່ຈັກແຫຼະ ຕົວນີ້ອາດຍັງຊິມີຕໍ່ຍາວນານຢູ່ຕົວນີ້ນີ້ນະ ຄິດວ່າຈັ່ງຊັ້ນນະ ເອີ ບັນຫາຊິມີຢູ່ ເອົາ ຈັ່ງໃດກໍຢ່າ ສຳລັ ບເວລານີ້ກໍຂໍຂອບພະເດດພະຄຸນນຳທ່ານຫຼາຍໆ ທີ່ກະລຸນາໃຫ້ສຳພາດໃຫ້ຂ່າວ ທີ່ເປັນທີ່ສຸດຈິດສົນໃຈມອງເບິ່ງຄົນລາວໃນລັດ Victoria ຫຼືວ່າ Western Melbourne ໄດ້ ຂໍຂອບໃຈນຳ ໂອເຄ ບໍ່ເປັນຫຍັງ ຂອບໃຈ ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ